SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ອີກ ລັດຖະບານສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃຫ້ໃຊ້ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ພາສາໄທຮຽກວ່າ ຟ້າທະລາຍໂຈນ ທີ່ພາສາລາວຮຽ ກວ່າ ລາຊາບີ ທີ່ວ່າເປັນຢູກຢາພື້ນເມືອງ ມາປິ່ນປົວຮັກສາໂຄວິດ-19 ຮ່ວມກັນກັບ ຢາແພດສາດສາກົນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ເປັນແນວໃດນັ້ນ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ເລື່ອງນີ້ເນາະ ທາ ງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ກະໄດ້ລາຍງານວ່າ ຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ເນາະ ດອກເຕີ ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງລາວ ກະໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ທີ່ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 1 ເນາະ ກ່ຽວກັບມາດຕະການປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໂດຍລະບຸວ່າ ຈາກການຄົ້ນຄວ້າຂອງສະຖາບັນການແພດ ແລະ ຢາພື້ນເມືອງຂອງລາວ ລວມເຖິງ ຜົນການສຶກສາຈາກຫຼາຍປະເທດ ກ່ຽວກັບສະໝຸນໄພສາມປະເພດ ກະພົບວ່າ ລາຊາບີ ຫຼືວ່າ ຟ້າທະລາຍໂຈນ ກະຊາຍຂາວ ແລະ ຜັກຄາວຕອງ ກະມີສັບພະຄຸນທີ່ສາມາດຊ່ອຍຮັກສາອາການປ່ວຍຈາກໂຄວິດ-19 ໄດ້ ດັ່ງນັ້ນເນາະ ທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກກະໄດ້ ສັ່ງຊື້ສະໝຸນໄພທັງສາມຊະນິດຈາກສະຖາບັນການແພດ ແລະ ຢາພື້ນເມືອງ ນຳໄປແຈກຈ່າຍໃຫ້ກັບພະແນກສາທາລະນະສຸກຂອງທຸກແຂວງທົ່ວປະເທ ດ ເພື່ອນຳໄປໃຊ້ຮັກສາຜູ້ປ່ວຍໂຄວິດ-19 ຄູ່ກັບຢາແຜນປັດຈຸບັນ ແລະ ກະຢາທີ່ໃຊ້ຮັກສາຜູ້ປ່ວຍຕາມອາການທີ່ປາກົດເນາະ ຄັນວ່າຢາອັນນີ້ນີ້ ມັນໃຊ້ການໄດ້ ລະດີປານນີ້ນີ້ ຖ້າຫາກວ່າໄປສະເໜີຕໍ່ອົງການສາທ າລະນະສຸກໂລກນີ້ ກະແປວ່າເປັນການດີທີ່ສຸດ ລະມັນອາດຈະນຳພາໃຫ້ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິ ປະຊາຊົນລາວນີ້ ເປັນປະເທດທີ່ວ່າປົວການເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້ໄດ້ ເພາະວ່າໃນໂລກນີ້ຍັງບໍ່ມີຫຍັງປົວ ໄດ້ເທື່ອ ເພາະວ່າມັນແມ່ນໄວຣັສ ຂໍຖາມແດ່ວ່າ ພວກເພິ່ນເວົ້າອອກມາແບບນີ້ນີ້ນະ ຊາບບໍ່ວ່າພວກເພິ່ນໄດ້ສະເໜີໄປຫາອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກ ຫຼື ບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ບໍ່ ບໍ່ຊາບເນາະວ່າ ສະເໜີໄປຍັງອົງກ ານອະນາໄມໂລກບໍ່ ແຕ່ວ່າເລື່ອງຂອງຟ້າທະລາຍໂຈນເນາະ ປະເທດໄທກະໃຊ້ມາໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ ທີ່ຜ່ານມາກະ ກະພິສູດໃຫ້ເຫັນເນາະ ຕອນນີ້ກະມີການ ການໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພາະວ່າທີ່ຜ່ານມ າ ອ່າ ທາງເຮືອນຈຳ ຫຼືວ່າ ຄຸກຂອງໄທນີ້ເນາະ ມີຜູ້ຕິດພະຍາດນີ້ເປັນພັນກວ່າ ປາກົດວ່າໃຊ້ພວກຟ້າທະລາຍໂຈນນີ້ເນາະ ກະເປັນ ເປັນຫຼັກ ກະຄື 90 ເກົ້າເປີເຊັນນີ້ ຜູ້ທີ່ປ່ວຍໂຄວິດສິບເກົ້າກະເຊົາ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອັນນີ້ກະຄື ຄືພິສູດມາແລ້ວໃນ ໃນເລືອນຈຳເນາະ ຂອງປະເທດໄທເນາະ ເຫັນວ່າຟ້າທະລາຍໂຈນ ຫຼືວ່າ ລາຊາບີນີ້ນະ ຈັກວ່າແມ່ນຫຍັງລະ ເກີດມາກະຫາກະໄດ້ຍິນຊື່ນີ້ລະ ຕົ້ນມັນ ກົກມັນເປັນແນວໃດ ໃບເປັ ນແບບໃດກະບໍ່ຮູ້ ມອງກະບໍ່ເຫັນ ດູເດົາກະບໍ່ເຫັນ ວາດແຕ້ມຢູ່ໃນຕາໂຕເອງນີ້ກະບໍ່ຮູ້ ແຕ່ວ່າມັນຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ວ່າສະໝຸນໄພທີ່ປົວໄດ້ນີ້ນະ ລະແມ່ນວ່າເພິ່ນໄດ້ນຳມາຂາຍບໍ່ ຫຼືວ່າເຮັດເປັນຢູກເປັນຢາ ໃສ່ກ ອກໃສ່ກ່ອງຂາຍກັນແລ້ວບໍ່ ເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ຢູ່ປະເທດໄທເນາະ ລະຢູ່ທາງລາວນີ້ກະເຮັດ ເຮັດເປັນ ເປັນຢາຂາຍແລ້ວ ເປັນຢາແຄັບຊູນເນາະ ເປັນຢາແຄັບຊູນຂາຍກັນ ກັນແບບທົ່ວໄປ ສາມາດຊື້ນ ຳຕາມລ້ານຂາຍຢາທົ່ວໄປໄດ້ ແຕ່ວ່າທາງແພດທາງໝໍເພິ່ນກະບອກຢູ່ວ່າ ການໃຊ້ພວກສະໝຸນໄພພວກນີ້ ກະຈະໃຊ້ຕໍ່ເນື່ອງກັນ ບໍ່ຄວນຊິເກີນ 7 ມື້ ລະກະພັກ ອ່າ ພັກເປັນສັບປະດາຈັ່ງຊີ້ ຄ່ອຍສິກິນໄດ້ໃໝ່ຈັ່ງຊີ້ເ ນາະ ອັນນີ້ກໍເຫັນມີການລາຍງານຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກວ່າໃຊ້ໄດ້ຜົນດີ ແຕ່ໃນເລື່ອງຂອງການຜະລິດຂາຍ ກະມີເອກະຊົນໃນ ໃນວຽງຈັນເນາະ ກະ ກະໄດ້ ອ່າ ເຮັດຂາຍມາກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວ ຄືບໍລິສັດ ວຽງທອງເທຣດດິ້ງ ໃນເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເນາະ ກະເປັນບໍລິສັດໃຫຍ່ ເຮັດ ເຮັດຕົງນີ້ຂາຍຢູ່ ແຕ່ປະເທດໄທນີ້ຢູ່ຫຼາຍເຈົ້າ ແລ້ວກໍຕອນນີ້ກໍມີປະຊາຊົນກະປູກຟ້າທະລາຍໂຈນນີ້ ກໍລະທົ່ ວປະເທດນີ້ ກໍຈຳນວນຫຼາຍເນາະ SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook